ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن
ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئېكسپورتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك غەربنىڭ چەكلىشى ياكى بايقۇت قىلىشىغا دۇچ كەلگەن خىتاينىڭ ئىمپورت ئېكسپورت نىشانىنىڭ بىر يول بىر بەلباغ دۆلەتلىرىگە قارىتىلغانلىقى مەلۇم بولماقتا رايوندىكى خىتاي تاموژنا تارماقلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىنىڭ دەسلەپكى يەتتە ئېيىدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىمپورت ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئاز كەم ئاتمىش پىرسەنت ئارتىپ ئومۇمىي تاشقى ئېكسپورت ئىمپورتى بىر يۈز سەكسەن ئۈچ مىليارد ئالتە يۈز مىليون يۈەنگە يېتىپ بارغان خىتاينىڭ ئومۇمىي تاشقى ئېكسپورتى جىددىي تۆۋەنلەۋاتقان بىر ۋاقىتتا خىتاي تاموژنا تارماقلىرىنىڭ رايوننىڭ يېقىنقى يەتتە ئايلىق ئېكسپورت ئىمپورتىنىڭ ئەللىك توققۇز پۈتۈن ئوندىن ئۈچ پىرسەنت ئارتقانلىقىنى ئېلان قىلىشى دىققەت قوزغىماقتا خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ ئون يەتتىنچى ئاۋغۇست ئۈرۈمچى تاموژنا ئىدارىسىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە رايوننىڭ يېقىنقى يەتتە ئايلىق ئومۇمىي ئىمپورت ئېكسپورتىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى بىر يول بىر بەلباغ لىنىيىسى بويىدىكى دۆلەتلەرگە قارىتىلغانىكەن ھالبۇكى خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودىسىدا ئېكسپورت مۇتلەق كۆپ مىقدارنى تەشكىل قىلماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ نۇرغۇن كارخانىلارنى ئۇيغۇر رايونىغا كۆچۈرۈپ چىققان شۇنداقلا مەزكۇر رايوننى كەڭ كۆلەملىك مەجبۇرىي ئەمگەك بازىسىغا ئايلاندۇرغان بۇ جەرياندا يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر ھۆكۈمەتنىڭ نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پروگراممىسى بويىچە مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلغان بۇ ئەھۋال غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ قاتتىق ئىنكاسىنى قوزغىغان ئامېرىكا قانۇن چىقىرىپ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلىگەن چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ چەكلىمىدىن ئاتلاپ ئۆتۈشتە رايوننىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئېكسپورت قىلىدىغان يېڭى ئېكسپورت قاناللىرىنى ئىزلەشكە كىرىشكەن خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ ئۇچۇرىدىن قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىنىڭ يېقىنقى يەتتە ئاي مابەينىدىكى بىر يۈز سەكسەن ئۈچ مىليارد دوللارلىق ئومۇمىي ئىمپورت ئېكسپورتىنىڭ بىر يۈز ئاتمىش توققۇز مىليارد سەككىز يۈز مىليون دوللارلىق قىسمى بىر بەلباغ بىر يول لىنىيىسى بويىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغانىكەن ئۈرۈمچى تاموژنا ئىدارىسى خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىغا بەرگەن ئۇچۇرىدا بىر بەلباغ بىر يول لىنىيىسىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىمپورت ئېكسپورت ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن

تايۋەننىڭ مۇئاۋىن پرېزىدېنتى دېموكراتىك تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ كېلەر قېتىملىق پرېزىدېنت نامزاتى لەي چىڭدې تايۋەننىڭ ئەزەلدىن ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مۇستەقىل دۆلەت ئىكەنلىكى بۇ ئەھۋالدا ئۆزىنىڭ رەسمىي مۇستەقىللىق پىلانى ئۈستىدە قوغلاشمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن لەي چىڭدېنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇ خىتاي بىلەن دېئالوگ ئۆتكۈزۈشكە ئوچۇق بولسىمۇ لېكىن تايۋەن بېيجىڭنىڭ تايۋەننى قوشۇۋېلىش نىيىتى ۋە قورال ئىشلەتمەسلىكنى رەت قىلىش سەۋەبىدىن بىخەتەرلىك تەھدىتى دۇچ كەلمەكتە ئىكەن لەي چىڭدې بۇ سۆزلەرنى بلومبېرگ سودا ھەپتىلىكىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئېيتقان لەي چىڭدې بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرى ئۆتكۈزۈلگەن لاتىن ئامېرىكىسىدىكى پاراگۋاي پرېزىدېنتىنىڭ ۋەزىپە تاپشۇرۇۋېلىش مۇراسىمىغا قاتنىشىش سەپىرىدە ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرلىرى ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدە توختاپ ئۆتكەن ئۇنىڭ ئامېرىكىدا توختاپ ئۆتۈشى خىتاينىڭ قاتتىق غەزىپىنى قوزغىغان خىتاي ھۆكۈمىتى لەي چىڭدېنى خۇددى ئۇيغۇر تىبەت پائالىيەتچىلىرىنى ئەيىبلەپ كەلگىنىدەك بۆلگۈنچى ئاۋارىچىلىق تېرىغۇچى دەپ ئەيىبلەپ كەلمەكتە بلومبېرگ سودا ھەپتىلىكىنىڭ قەيت قىلىشىچە لەي چىڭدې تەيۋەن ئەزەلدىن خىتاي جۇمھۇرىيىتى دېگەن نامدىكى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مۇستەقىللىق دۆلەت دېگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە پرېزىدېنت سەي يىڭۋېن تەيۋەن جەمئىيىتىنىڭ بىرلىكىنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ دۆلىتىنى خىتاي جۇمھۇرىيىتى تەيۋەن دېگەن نامدا ئاتاپ كەلمەكتە ئىكەن ئۇ ئۆزىنىڭمۇ كەلگۈسىدە شۇنداق قىلىشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقى ۋە شۇنداقلا دۆلەتنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىش پىلانى يوقلىغىنىمۇ ئېيتقان ئۇ يەنە مۇستەقىللىق جاكارلاشنىڭ ھاجىتى يوق خىتاي جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بىر بىرىگە تەئەللۇق ئەمەس دەپ كۆرسەتكەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە تەيۋەن دۇچ كېلىۋاتقان تەھدىت يەر شارى خاراكتېرلىك ئەندىشە پەيدا قىلغان بولۇپ خەلقئارا جەمئىيەت خىتاينىڭ ھەرىكىتىگە ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرەك ئىكەن لەي چىڭدې تەيۋەن دېموكراتىك تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ كېلەر قېتىملىق پرېزىدېنت نامزاتى بولۇپ ئۇ كېلەر قېتىملىق پرېزىدېنتلىق سايلىمىدا تەيبېي شەھىرىنىڭ باشلىقى گومىنداڭ مىللەتچى پارتىيىسىنىڭ نامزاتى خۇ يويى بىلەن پرېزىدېنتلىقنى تالىشىدۇ مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە لەي چىڭدې خەلق رايىنى سىناشتا رەقىبىنىڭ ئالدىدا كېتىپ بارماقتا ئىكەن يېقىندا خىتاي تور جاسۇسلىرىنىڭ مىكروسوفتنىڭ خېرىدارى قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خادىملىرىنىڭ ئېلخەت ئالاقىسىنى ئوقۇغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاي تور جاسۇسلىرى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خادىملىرى بىلەن چەكلىنىپ قالماي ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭمۇ شەخسىي ۋە سىياسىي ئېلخەت ئالاقىسىغا ئېرىشكەن خەۋەردە خىتاي تور جاسۇسلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى، ئاۋام پالاتاسى ھەربىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ ئەزاسى دون بېيكوننىڭ شەخسىي ۋە سىياسىي ئېلخەت ئالاقىلىرىغا ئېرىشكەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە. دون بېيكون ئون تۆتىنچى ئاۋغۇست تىۋىتېردا يوللىغان ئۇچۇرىدا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئۆزىنى خىتاي تور جاسۇسلىرىنىڭ ئۇنىڭ ئېلخەت ئالاقىسىنى خاكېرلىغانلىقىدىن ۋاقىپلاندۇرغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي تور جاسۇسلىرى مىكروسوفتنىڭ خاتالىقىدىن پايدىلىنىپ بۇ يىل بەشىنچى ئاي بىلەن ئالتىنچى ئاي ئارىلىقىدا ئۇنىڭ ئېلخەت ئالاقىسىنى خاكىرلىغانىكەن نېبراسكا شتاتىدىن بولغان جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى دون بەيكون ئىلگىرى ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇسۇلمانلارنى باستۇرۇشتا بىۋاسىتە جاۋابكارلىقى بار خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالاش لايىھەسىگە قوللاپ ئاۋاز بەرگەن ئۇ ئەينى ۋاقىتتا تىۋىتتېرغا يوللىغان ئۇچۇرىدا ئۆزىنىڭ ئېمبارگو لايىھىسىنى قوللىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئامېرىكا ھەر ۋاقىت كىشىلىك ھوقۇقنى تەشەببۇس قىلىشى ۋە دىنىي ئەركىنلىكنى قوغدىشى خىتاينىڭ قىلمىشىنى ئەيىبلىشى كېرەك دەپ كۆرسەتكەن ئىدى ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ ئېيتىشىچە دون بەيكون يەنە تەيۋەننىڭ ئامېرىكىدىن زاكاز قىلغان مىلياردلارچە دوللارلىق قورال ياراغلىرىنى تاپشۇرۇۋېلىشى ئۈچۈن ئىسمېنا قوشۇپ ئىشلەيدىغانلىقىنىمۇ ئېيتقان

ئامېرىكىنىڭ ھەپتىلىك خەۋەرلىرى ژۇرنىلى يېقىندا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشتىن ئەنگلىيىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تۆت يۈزگە يېقىن بىرلىك سەپ تەشكىلاتى قۇرۇلۇپ ئاكتىپ پائالىيەتتە بولۇۋاتقانلىقى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ بېيجىڭنىڭ دۇنياۋى تەسىرىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ھەپتىلىك خەۋەرلىرى ژۇرنىلى ھەتتا بەزى تەشكىلاتلارنىڭ خىتاي چىپاۋ جەمئىيىتى دېگەن نامدا پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغانلىقى شوتلاندىيە خىتاي چىپاۋ جەمئىيىتى ئەنە شۇ تەشكىلاتلارنىڭ بىرى بولۇپ بۇ جەمئىيەتنىڭ ئاتاقتا خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچىكى بولغان چىپاۋنى تونۇشتۇرۇش نامىدا پائالىيەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشچە شوتلاندىيە چىپاۋ جەمئىيىتى ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلى تەكشۈرۈش ئارقىلىق بايقىغان ئەنگلىيە جەمئىيىتىگە يەرلەشكەن تۆت يۈزگە يېقىن تەشكىلاتنىڭ بىرى ئىكەن بۇ تەشكىلاتلار خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۇنياۋى تەسىرىنى كېڭەيتىش تورىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ ئۇلار خىتاينىڭ ئىككى مىڭ قىرىق توققۇزىنچى يىلى دۇنيانىڭ ئەڭ قۇدرەتلىك دۆلىتى بولۇش ستراتېگىيىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىكەن خەۋەردە بۇ تەكشۈرۈش تۇنجى قېتىم ئامېرىكىنىڭ ئەڭ يېقىن ئىستىخبارات شېرىكى بولغان ئەنگلىيىدىكى خىتاينىڭ بىرلىك سەپ سىستېمىسى بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق باغلىنىشى بولغان تەشكىلاتلارنىڭ كۆلىمىنى ئوتتۇرىغا چىقارغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە يەنە ۋاشىنگتوننىڭ ئىتتىپاقداشلىرىغا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تەسىرى ۋە چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىغا قارشى تېخىمۇ قاتتىق تەدبىرلەرنى ئېلىشنى تەشەببۇس قىلىۋاتقانلىقى ئامېرىكىنىڭ ئۆزىمۇ يېقىندا بۇنىڭغا چېتىشلىق بىر قانچە كىشىلەرنى قولغا ئالغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە ئېيتىلىشچە ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلى ئەنگلىيىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سىياسىي سىزىقى بىلەن ماڭىدىغان ئۈچ يۈز سەكسەن تۆت تەشكىلاتنى بايقىغان چەت ئەل جامائەت پىكرىگە تەسىر كۆرسىتىشنى نىشان قىلغان بۇ تەشكىلاتلار خىتاي بىرلىك سەپ تورىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ ئۇلاردىن نۇرغۇن تەشكىلاتلار خىتاي چىپاۋ جەمئىيىتىگە ئوخشاش مەدەنىيەت تارقىتىشنى قالقان قىلسىمۇ لېكىن ئۇلارنىڭ ئاساسلىق خىزمىتى پارتىيىگە كېلىدىغان تەھدىتنى بىر تەرەپ قىلىش ئىكەن

بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز

قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى پروگرامما مەزمۇنىدا بولغاي. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارى يېقىندىن بۇيان ئىسلام دەستۇرلىرىنى سوتسىيالىزمغا ماسلاشتۇرۇپ تەرجىمە قىلىش ھەققىدىكى تەۋسىيەلەر بىلەن مۇجەسسەملەنگەن ھالدا قايتا تەكىتلىنىشكە باشلىدى سىياسەت ساھەسىدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشلەرگە سەۋەب بولۇۋاتقان ئامىللار ھەمدە ئۇنىڭ رېئاللىقتىكى تۈرلۈك نەتىجىلىرى بولسا بۇنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ئارزۇ ئىستەكلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر قايسى سورۇنلاردا تەكىتلەپ كېلىۋاتقان نۇقتىئى نەزەرلەردىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى نامايان قىلماقتا بۇ ساھە بىلەن ياخشى تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىز جەريانىدا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەققىدىكى بەش يىللىق خىزمەت پىلانىنى ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ساھەگە مەنسۇپ ئەمەلدارلىرى جۈملىدىن خىتاي مەملىكەتلىك ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ياڭ فامىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانىيى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ھەمدە بۇ ھەقتە سۆز قىلغان ئۇ شۇ ۋاقىتتا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش دېگەنلىك ھەرگىزمۇ دىننى ياكى دىنىي دەستۇرلارنى ئۆزگەرتىشتىن دېرەك بەرمەيدۇ ئەكسىچە ئىسلام دىنىنى سوتسىيالىستىك جەمئىيەتكە ۋە سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا تېخىمۇ ياخشى خىزمەت قىلدۇرۇش دېمەكتۇر دېگەن. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىغا نەقەدەر كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىغا ئىسپات تەرىقىسىدە ئىسلام دىنىنىڭ مۇقەددەس كالامى بولغان قۇرئان كەرىمنىڭ ئۇيغۇرچە قازاقچە ۋە قىرغىزچە تەرجىمىلىرىنىڭ نەشر قىلىنغانلىقىنى مىسال قىلىپ دۆلىتىمىز ھازىر ئىسلام دىنىغا دائىر بارلىق پائالىيەتلەرنى تولۇقى بىلەن قوغداۋاتىدۇ دېگەن بۇ بايانات ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئېچىلغان شىنجاڭدىكى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشلەش تېمىسىدىكى يىغىندا يەنە بىر قېتىم ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى سوتسىيالىزم قۇرۇلۇشى ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشتا قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىنىمۇ بۇ نىشانغا ئۇيغۇنلاشتۇرۇش لازىم دەپ تەكىتلەندى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە قۇرئاننىڭ يېڭى ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىنىڭمۇ يېقىن كەلگۈسىدە ئوتتۇرىغا چىقىشىدىن بېشارەت بېرىلدى. ئۇيغۇر تارىخىغا دائىر ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇرلار ئونىنچى ئەسىردە ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن تارتىپ ئاز دېگەندىمۇ يىگىرمە نەچچە قېتىم قۇرئاننى ئۇيغۇر ياكى تۈركىي تىلغا تەرجىمە قىلىپ چىققان. شۇلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇكەممەل خىزمەتلەرنىڭ بىرى يېتىلگەن دىنىي ئالىم مۇھەممەد سالىھ ئىشلىگەن ئۇيغۇرچە قۇرئان تەرجىمىسى بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا تۇنجى قېتىم نەشر قىلىنغاندىن تارتىپ ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ سۆيۈپ ئوقۇشى ۋە ئورتاق ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەن ئەڭ مۇكەممەل نۇسخا دەپ قارىلىپ كەلمەكتە ھالبۇكى ئەنە شۇنداق يۈكسەك مەسئۇلىيەتچانلىقنى تەلەپ قىلىدىغان بۇ قەدەر يېتۈك خىزمەتنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئورۇنلىغان مۇھەممەد سالىھ داموللا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەكسەن ئىككى يېشىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلارنىڭ بىرىدە قازا قىلغاندىن كېيىن ئۇ تەرجىمە قىلغان قۇرئان ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا تېخىمۇ زور دەرىجىدە ئەتىۋارلىنىشقا مۇيەسسەر بولغان. دەرۋەقە ئۇيغۇر دىيارىدا دىنىي كەيپىياتنى سۇسلىتىش شامىلى ئوتتۇرىغا چىققان ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللىرى گەرچە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارى تېخى ئوتتۇرىغا چىقمىغان بولسىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاللىقاچان ئۇيغۇرلاردىكى ئىسلام ئېتىقادىنى يوقىتىشنى مۇھىم خىزمەت نىشانلىرىدىن قىلىپ بېكىتىپ بولغانلىقى ئايدىڭلاشقان. دىنىي تۇيغۇنى سۇسلاشتۇرۇش نامىدا شۇ ۋاقىتتىلا بىر قاتار قانۇنسىز قىلمىشلارنىڭ ۋە كىيىم كېچەكلەرنىڭ تىزىملىكى ئېلان قىلىنغان دەل ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ قۇرئاننى ئۇيغۇرچە تىلدا ئوقۇپ چۈشىنىشىدە يېتىپ ئاشقۇدەك كۆۋرۈكلۈك رولىنى ئويناۋاتقان ئۇيغۇرچە قۇرئان تەرجىمىسىنىڭ ئورنىنى دەسسەشكە يېڭىدىن تەرجىمە قىلىنغان ئۇيغۇرچە قۇرئان مىڭ سوملۇق باھادا ئوتتۇرىغا چىققان

گەرچە بۇ كىشىلەرنىڭ قۇرئانى كەرىمنى تەرجىمە قىلىشقا كېرەكلىك سالاھىيىتى جۈملىدىن دىنىي ۋە ئىلمىي سەۋىيەسى تىل بىلىمى ئىنسانىي خىسلىتى ۋە دىيانىتى ھەققىدە كۆپلىگەن شۈبھىلەر مەۋجۇت بولسىمۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشى ئارقىسىدا بۇ تەرجىمە ئۇيغۇر نەشرىياتچىلىق تارىخىدا كۆرۈلۈپ باقمىغان ھەشەم بىلەن بېسىپ تارقىتىلغان ھالبۇكى بۇ يېڭى تەرجىمە نۇسخا تارقىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇنى كۆرۈپ چىققانلار بۇ تەرجىمىدىكى مەنتىقسىزلىك سۈپەتسىزلىك ئۇيغۇر تىلىغا يات بولغان جۈملىلەر سۆز ئىشلىتىشتىكى ھاڭۋاقتىلىق ۋە باشقا كۆپلىگەن ئىللەتلەرنىڭ قەدەمدە بىر ئۇچرايدىغانلىقىنى ئەسلىدە سۈپەت جەھەتتە ئىلگىرىكى تەرجىمىدىنمۇ ياخشىراق چىقىشى كېرەك بولغان بۇ نۇسخىدا سۆز ئوينىتىش بولۇپمۇ سۆز مەنىلىرىنىڭ سۇيۇلدۇرۇلۇشى ۋە خۇنۈكلەشتۈرۈلۈشى كەڭ ئورۇن ئالغانلىقىنى بايقىغان يەنە بەزىلەر بولسا بۇ تەرجىمە نۇسخىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئىسلام دىنىنىڭ نەق ئۆزىنى توغرا چۈشىنىپ قالمىسۇن دېگەن نىيەتتە قەستەن ئاشۇنداق لاياقەتسىز كىشىلەردىن توپلاپ لاياقەتسىز تەرجىمە قىلىنغانلىقىنى ئالغا سۈرگەن شۇ قېتىمقى يېڭى تەرجىمە ھەققىدە سۆز بولغاندا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر دىنىي زاتلىرىدىن تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن بۇ تەرجىمىدىكى بۇ خىل ھادىسىلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى خىتاي ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى بىر گۇرۇپ دىنىي ساھەدىكىلەرنى توپلاپ

پەرۋىشكاردۇر دەپ قىلغان. پەرۋىشكار دېگەن بىر باغۋەننىڭ بىر باغدىكى مېۋىلەرگە پەرۋىش قىلىدىغان ياكى دېھقاننىڭ زىرائەتلەرگە پەرۋىش قىلىدىغان شەكىلدىكى بىر ئىپادە. ئۇ پەرۋىشكار، پەرۋەردىگار دېگەننىڭ مەنىسىنى ئىپادىلىيەلمەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە قۇرئانى كەرىمنىڭ كۈرەشچانلىققا ئۈندەيدىغان، زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن جان پىدالىقى بىلەن كۈرەش قىلىش ھەققىدىكى چۈشكەن ئايەتلەرنى ناھايىتى يۇمشىتىپ، يۇمشاق شەكىلدە ئىپادىلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەنە شۇ تەرىقىدە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ بىخ ئاساسى بولغان دىنىي كەيپىياتنى سۇسلاشتۇرۇش شامىلىدا قۇرئاننىڭ ئەڭ لاياقەتسىز ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىنى ۋۇجۇدقا چىقارغان. بولسا ئوتتۇزىنچى ئىيۇلدا ئۈرۈمچى شەھىرىدە چاقىرىلغان شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش تېمىسىدىكى مەخسۇس يىغىندا بىر قىسىم خىتاي ئالىملىرى قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىنى قايتا باشتىن ئىشلەش ھەققىدە مۇھىم تەۋسىيەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. شۇ قاتاردا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئەرەب تىلى پروفېسسورى شۆ چىڭگو نېمە ئۈچۈن قۇرئاننى قايتىدىن تەرجىمە قىلىش لازىم دېگەن تېمىدا مەخسۇس لېكسىيە بەرگەن. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، زامان ۋە جەمئىيەت ئۆزگىرىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن قۇرئاندىكى دىنىي چۈشەنچىلەر زامان بىلەن ماس قەدەمدە ماڭالماي قالغان. يەنە كېلىپ ھازىرغىچە ئوتتۇرىغا چىققان قۇرئان تەرجىمىلىرىدە ئوخشىمىغان مەسىلىلەر مەۋجۇت بولۇپ ئۇلاردا دەۋر روھى ئەكس ئەتمىگەن. شۇڭا بۇ جەھەتتىكى يېتىشسىزلىكنى تولدۇرۇش ئۈچۈن مۇھەممەد ماجيەن قاتارلىق پېشۋا ئالىملار خىتايچىغا تەرجىمە قىلغان تەرجىمە نۇسخىلىرىنىمۇ قايتىدىن تۈزىتىپ تەرجىمە قىلىش زۆرۈر بولغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى قۇرئان تەرجىمىسىگە ئاتلىنىشىغا سەۋەب بولغان ئامىللار ھەققىدە سۆز بولغاندا پروفېسسور خالىد بەيدۇن بۇنىڭدا سىياسىي مەقسەتتىن باشقا نىيەتنىڭ يوقلۇقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتىدۇ. the translation of the Quran into Mandarin is to revise and change it in ways that allow ئەگەر بىز قۇرئاننى خىتايچىغا تەرجىمە قىلىشقا سەۋەب بولغان ئوبيېكتىپ ئامىللارغا نەزەر سالىدىغان بولساق بۇنىڭدىكى ئۆزگەرتىپ تەرجىمە قىلىش بىلەن خىتاي دۆلىتىنىڭ سىياسىي مەنپەئەتى ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى بايقايمىز شۇڭا كېسىپ ئېيتالايمىزكى قۇرئاننى تەرجىمە قىلىشتا ئۇلار ئۇنى سۆزمۇ سۆز ۋە ئوبيېكتىپ يوسۇندا يەنى خالىس مەيداندا تۇرۇپ تەرجىمە قىلىشنى ئەمەس ئەكسىچە ئۇنىڭدىكى مەنانى تەرجىمە قىلىشنى كۆزلىگەن بۇنىڭ بىلەن ئۇلار قۇرئاندىكى ئەسلى روھنى ھۆكۈمەتنىڭ مەنپەئەتىگە ماسلاشقان مەۋقەدە تەرجىمە قىلىدۇ بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلارنىڭ قىلمىشىنى تەرجىمە دېيىشكىمۇ بولمايدۇ بەلكى قۇرئاننى دۆلەت مەنپەئەتىگە بويسۇندۇرۇشقا ئۇرۇنۇش ھەرىكىتى دېيىش مۇمكىن بۇ ئىسلام شەرىئىتىگە پۈتۈنلەي خىلاپ مۇسۇلمانلار بۇ خىل قىلمىشنى بىدئەتلىك دەيدۇ چۈنكى بۇ ماھىيەتتە ئۆزگەرتىش ياكى ئىسلاھ قىلىش ئۇرۇنۇشىدۇر بىز نۆۋەتتىكى رېئاللىقتا بۇنى ھازىرقى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ياكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى دەپ چۈشەنسەكمۇ بولۇۋېرىدۇ چۈنكى بىر قەۋمنى يوقىتىشتا ھەرقاچان زور كۆلەملىك ئادەم ئۆلتۈرۈش ھەرىكىتىسىزمۇ شۇ خەلقنىڭ مەدەنىيەت ئاساسىنى ۋەيران قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنى يوق قىلىۋەتكىلى بولىدۇ شۇڭا بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ يەنە بىر خىل شەكىلدىكى ئىپادىسى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقتا ئۇيغۇرلارنىڭ مۇھەممەد سالىھقا ئوخشاش دىنىي ساھەدىكى ھەقىقىي ئۆلىمالىرى ئاساسىي جەھەتتىن كۆزدىن يوقىتىلغان ئۇلارنىڭ ئورنىنى ئابدۇقادىر تۆمۈرنىيازدەك ئۇيغۇر ئىكەنلىكىمۇ شۈبھىلىك بولغان دىنىي زاتلار ئىگىلەۋاتقان ئەھۋالدا خىتايچە قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىنى ئىشلەش تەۋسىيەلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قۇرئاننىڭ تېخىمۇ يېڭى ئۇيغۇرچە تەرجىمە نۇسخىسىنى ئىشلەشكە بۇيرۇق چۈشۈرۈشى نۆۋەتتە ئېھتىمالدىن يىراق ئەمەس دەپ قارالماقتا ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ كۆرگەن مۇتەخەسسىسلەردىن بىرى ئەنگلىيەدىكى پلىموس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى خاننا سېكېر نۆۋەتتىكى خىتايچىلاشتۇرۇشتا ئۇيغۇر تىلى ۋە ئىسلام دىنىنىڭ بىردەك نىشان ئىكەنلىكىنى بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا قۇرئاننىڭ خىتايچە يېڭى تەرجىمە نۇسخىسىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈنمۇ ئورتاق دىنىي ئوقۇشلۇق بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئالغا سۈرىدۇ

بۇ جەرياندا شى جىنپىڭ خەتەرلىك دەپ قارىغانلىكى ھەممىلا نەرسە يوقىتىلدى. قۇرئان بولسا ئەنە شۇ خىلدىكى پارتىيە كونتروللۇغىدا بولمىغان يېگانە شەيئى بولۇپ قالغانلىقتىن بۇنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۇلار بۇنى تېكست نۇقتىسىدىن ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى قەستلەۋاتىدۇ. خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى قارمىقىدىكى دىنىي ۋە مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېنىق قىلىپ شەرھلەيدىغان نۇقتىلارنى شەرھلەش، ئىسلاھ قىلىدىغان مەزمۇنلارنى ئىسلاھ قىلىش لازىم دەپ كۆرسەتمە بەرگەن. دەل مۇشۇ يوليورۇق بويىچە ئۇلار ئەرەب تىلىدىكى دىنىي دەستۇرلارنى، جۈملىدىن قۇرئاننى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ماسلاشتۇرغان ھالدا قايتىدىن تەرجىمە قىلىپ چىقىشقا يول ئالغان. ئەمما شۇنى ئېيتىمەنكى، بۇ خىزمەت بىر توپ قابىلىيەتلىك ۋە كەسپىي دىنىي ئالىملارنىڭ مۇستەقىل ئەمگىكى بولۇشى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا خىتاي ئىسلام جەمئىيىتى ئارقىلىق بۇ ئىشقا ئىشتىراك قىلغان شەخسلەر بۇ خىزمەتتە كومپارتىيەنىڭ سىزغان سىزىقى بويىچە مېڭىشتىن باشقا يول تاپالمايدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارى ئاستىدا ئۇيغۇرلاردىكى ئورتاق مىللىي ئېتىقاد بولغان ئىسلام دىنىنى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە قىلىش ۋە ئاخىرىدا ئېرىتىپ تۈگىتىش ئۇرۇنۇشى ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يەتمىش يىلدىن بۇيان ئىزچىل ئىجرا قىلىپ كەلگەن دىنىي ساھەگە دائىر سىياسەتلەرنىڭ ئاخىرقى نىشانى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئۇ مەنىدىن ئالغاندا قۇرئاننىڭ يېڭىچە تەرجىمىسى ۋۇجۇدقا چىقىشى بىلەن بۇ ساھەدىكى ئۇرۇنۇشلارنىڭ تۈگەپ قالمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن خىتاي ھۆكۈمىتى مەيلى دىننى ئاجىزلىتىش ياكى يوقىتىشقا ئۇرۇنسۇن ياكى قۇرئاننى قايتىدىن تەرجىمە قىلىشقا ئىنتىلسۇن ئۇلارنىڭ بۇ خىل ئىنتىلىشى ھېچقاچان غەلىبە قىلالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ ئۇنىڭ بۇ سۆزى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك باش ئەلچىسى سام براۋنبەكنىڭ خىتاي ھازىر ئىسلام دىنىغا قارشى جەڭ ئېلان قىلدى ئىشەنچىم كامىلكى خىتاي بۇ جەڭدە مەغلۇپ بولىدۇ دېگەن سۆزىنى ئەسلىتىدۇ. ئىسلام دىنىنىڭ خىتايچە ۋارىيانتى ياكى غەربچە ۋارىيانتى يا ئەرەبچە ياكى تۈركچە ياكى باشقا بىر مىللەتلەرنىڭ شەكلىدە بىر ۋارىيانت بولمايدۇ قۇرئانى كېرىم ھېچقاچان ئۆزگەرتىپ ئۆزگەرتىلمىگەن ۋە ئۆزگەرتىشكىمۇ مۇمكىن ئەمەس چۈنكى ئاللا تائالا ھىجر سۆرىسىنىڭ توققۇزىنچى ئايىتىدە بىز بۇ قۇرئاننى شۈبھىسىز شەكىلدە بىز چۈشۈردۇق ئىنسانىيەتنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ۋە دۇنيا ئاخىرەتلىك ئىنسانىيەتنىڭ قۇتۇلۇشى ئۈچۈن بىز قۇرئانى كەرىمنى چۈشۈردۇق ۋە بۇنى ئەبىدى ئەبەد بىز ساقلايمىز يەنى بىز مۇداپىئە قىلىمىز قۇرئاننى ھېچقانداق كىشىنىڭ ئىنساننىڭ ياكى دۆلەتنىڭ ياكى بىر گۇرۇپنىڭ ياكى بىر جامائەتنىڭ ئۆزگەرتىشىگە بىز يول قويمايمىز دەپ ئاللا تائالا قۇرئاندا ئېنىق ئىپادىلىگەن شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئىسلام دىنىنى سوتسىيالىزمغا خىزمەت قىلدۇرۇش دەيدىغان بۇ سەپسەتىلىرى ھېچقاچان ئەمەلگە ئاشمايدۇ مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ تۈرلۈك قەدەم باسقۇچلىرىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە ئېلىپ چىقىشنىڭ يوللىرىنى قىلىۋاتقان بولۇپ بۇ جەھەتتىكى بۇزغۇنچىلىقلار ئىزچىل تۈردە ھەر ساھەنىڭ دىققىتىدە بولماقتا ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا يېقىندا دۇنيا ئىشلىرى كېڭىشى تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئاندرې ۋولفسون ئىمزاسىدىكى خىتايدىكى زالىم پىرئەۋىن ناملىق ماقالىگە ئاساسەن ئۇيغۇرلار بىلەن يەھۇدىيلار ئۇچرىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە سېلىشتۇرما مۇلاھىزە ئېلىپ بېرىلغانىدى بۇ پروگراممىنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا ئۇيغۇرلار بىلەن يەھۇدىيلار ئۇچرىغان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئوخشاش نۇقتىلىرى ۋە پەرقلىرى ھەمدە بۇ پاجىئەگە ئۇچرىغان مىللەتلەرنىڭ چىقىش يولى ھەققىدە مۇلاھىزىلەر بېرىلىدۇ بۇنىڭ تەپسىلاتى ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بايانلىرىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر شەرقىي شىمال ئۇنىۋېرسىتېتىدا خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىلمى بويىچە ئوقۇۋاتقان تەتقىقاتچى ئاندرې ۋولفسون يېقىندا دۇنيا ئىشلىرى كېڭىشى تور بېتىدە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ جورج ئورۋېلنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆت ناملىق رومانىدىكى كاتتا بۇرادەرنىڭ دۆلىتىگە ئوخشاش شىنجاڭ دۇنيادا ئەڭ قاتتىق كونترول قىلىنىۋاتقان رايونلارنىڭ بىرى شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى ئىنتايىن جىددىي بولۇپ ئۇ ئاسىيانىڭ ئىچكى قۇرۇقلۇقىغا جايلاشقان يۇقىرى دەرىجىدە نازارەت ئاستىغا ئېلىنغان بىردىن بىر جايدۇر تاشقى دۇنيادىكى ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ زىيارەت قىلىشى ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جايدا ئاخبارات ئەركىنلىكى ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇ شۇنداقلا ئىنتېرنېت ئىشلىتىشنى قاتتىق چەكلىگەن بولۇپ ئۇ جايدىكى يەرلىكلەرنىڭ ھەقىقەتنى مەلۇم قىلىشى ئەسلا مۇمكىن ئەمەس ئەنگلىيە يازغۇچىسى جورج ئورۋېلنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى نەشر قىلىنغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆت ناملىق رومانىدا دۆلەتنى قاتتىق كونترول قىلىۋاتقان بىر پارتىيەلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇستەبىت زالىم ۋە زوراۋان ھۆكۈمرانلىقى تەسۋىرلىنىدۇ ئاپتورنىڭ قەلىمىدە بۇ ھېكايە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى يۈز بەرگەن بولۇپ روماندىكى ۋەقەلىك ئاپتورنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى كېلەچەك ھەققىدىكى تەسەۋۋۇرى بايان قىلىنغان ئاپتور ئاندرى ۋولفسون ماقالىسىدا تىلغا ئالغان بۇ روماندىكى ئەنگلىيە يەنى ئايرودروم بىر چوڭ ئوكياننىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى بىر ئۆلكىسىگە ئايلىنىدۇ ۋە پۈتۈن دۆلەتكە بىر پارتىيە ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ئۇلار ئىنسانلارنىڭ شەخسىي تەپەككۇرىگە ئىدېئولوگىيىسىگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىرگە روماندا تىلغا ئېلىنغان كاتتا بۇرادەر شۇ پارتىيىنىڭ رەھبىرى بولۇپ ئۇ باشقىلارنىڭ ئۆزىگە قاتتىق چوقۇنۇشىنى ياخشى كۆرىدىغان بىر مۇستەبىت

زور كۈچ بىلەن كونترول قىلىش ئارقىلىق چېكىدىن ئاشقان مونوپوللۇق يۈرگۈزگەن. ئەينى ۋاقىتتا گېرمانىيەدە يولغا قويۇلغان ئىرقچىلىق سىياسىتىدە ئۇلار يەھۇدىلارنى ئىرقىي دۈشمەن قاتارىغا كىرگۈزگەن. ئادولف گىتلېر يەھۇدىلارنى مىللىي ۋە سىياسىي دۈشمەن قاتارىدا كۆرگەن بولسا، بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ئۇيغۇرلارنى تېررورچى قاتارىدا كۆرىدۇ. يەھۇدىلار گېرمانىيەنىڭ قەدىمكى يېزىسىدىكى. ئارىيانلارنىڭ مۇنەۋۋەر مىللىتى. ئەمما ئادولف گىتلېر ئۇلارنى ناچار مىللەت قاتارىغا چىقىرىپ، ئۇلارنى ئۆزلىرىگە تەھدىت دەپ قارىغان. ئوخشاشلا خىتايمۇ ئۆزىنىڭ ئاتالمىش ئۇلۇغ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىگە ئۇيغۇرلارنى توسالغۇ دەپ قاراپ، ئۇلارنى يوقىتىش، ئۇلاردىن قۇتۇلۇش، ھەتتا ئۇلارنى تېزدىن يوقىتىش ئۈچۈن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئەينى چاغدا ناتسىستلار گېرمانىيەدىكى يەھۇدىلارنى يوقىتىشتا كۆپ ساندىكى ئاۋام خەلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بولسا، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشتا كۆپلىگەن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشمەكتە. بىز ئىنتېرنېتتە خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى تۇرغان نۇرغۇن تورداشلارنى كۆرسەكمۇ، ئۇلار خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىۋاتىدۇ. بۇ خىلدىكى قەستەن ياكى مەقسەتسىز ھالدا خىتاي كومپارتىيىسىنى قوللاش تولىمۇ ئېچىنىشلىق ئەھۋالدۇر. ئۇلارنىڭ ھەممىسى نوپۇسنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى ئىگىلەيدىغان، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈۋاتقان چوڭ دۆلەت.
خېنچۈەن يەنە يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقى بىلەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ئارىسىدىكى پەرقلەر ھەققىدە توختىلىپ مۇنۇلارنى دېدى.
ئەينى ۋاقىتتا ناتسىستلارنىڭ گېرمانىيەدىكى يەھۇدىلارنى يوقىتىش سىياسىتى ياۋروپادىكى قوشنا دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەنتى. بۈگۈنكى كۈندىكى كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ياۋروپا ۋە ئامېرىكا قاتارلىق كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى بەزى قانۇنلار خىتابنامىلەر پارلامېنت ۋە ھۆكۈمەت قاتلىمىدا ماقۇللاندى بۇ قارارلارنىڭ ھەممىسى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى چىقىرىلغان قارارلاردۇر بۇ ئىككى قىرغىنچىلىقتا بىرى بىۋاسىتە يەنە بىرى ۋاسىتىلىك يوقىتىش ئۇسۇلىنى قوللاندى دېسەك بولىدۇ ناتسىستلار گېرمانىيەدىكى يەھۇدىلارنى يوقىتىش سىياسىتىنى ئوچۇق ئاشكارا يۈرگۈزگەن يەنى ئۇلاردا بۇ توغرىلىق ئوچۇق سىياسەت بولغان ۋاھالەنكى كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەخپىي ئېلىپ بېرىلماقتا بۇنى ھەممەيلەن بىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جىنايىتىنى ئامالنىڭ بارىچە يوشۇرۇپ، سىرتقى دۇنياغا پەردازلاپ كۆرسىتىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ھەر خىل ۋاسىتە ئارقىلىق ئىنكار قىلىۋاتىدۇ. يەھۇدىيلار زور قىرغىنچىلىقى ناتسىلار ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن ئاياغلاشتى. ئەمما ئەپسۇسلىنارلىقى شۇكى، خەلقئارادا خېلى كۆپ دۆلەتلەر تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بولسىمۇ، كوممۇنىست خىتاي ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ھازىرمۇ داۋاملاشتۇرماقتا. كىشىنى بەكمۇ ئېچىندۇرىدىغىنى شۇكى، بىز ھازىرغىچە بۇ قىرغىنچىلىقنى ھەقىقىي توختىتالايدىغان بىرەر ھەرىكەتنى كۆرمىدۇق.

ئۇ ماقالىسىدا يەنە ئەينى چاغدىكى دۇنياۋى ئىقتىسادىي بۆھراندىن كېيىن ئادالف گىتلېر مۇھىم ئۇل ئەسلىھە تۈرلىرىدىن تاشيول قۇرۇلۇشى ۋە گېرمانىيە ئارمىيەسىنى قايتا قۇرۇش ئارقىلىق ئىقتىسادىي كىرىزىستىن قۇتۇلۇشتا زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى، بىراق بۇنىڭ يەھۇدىيلارنىڭ قىرغىنچىلىقى بەدىلىگە كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالغان. سان فرانسىسكو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكتورى لىنا لېمبېرگ بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىز جەريانىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىنىڭ ئىنكار قىلىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنۇلارنى دېدى The final stage of genocide is denial and this includes the destruction of evidence and also intimidation of witnesses. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى ئىنكار قىلىش، شۇنداقلا دەلىل-ئىسپاتلارنىڭ يوقىتىلىشى ۋە. گۇۋاچىلارنى قورقۇتۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. خىتاي بۈگۈنگە قەدەر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوچۇق ئاشكارا رەت قىلىپ كەلدى. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆز ۋەتىنىدە يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىقنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ئۇلار ۋە ئائىلىسىدىكىلەر داۋاملىق خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تەھدىتكە ئۇچراۋاتىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ئىلغار تېخنىكىلىق، كەڭ كۆلەملىك قاتتىق نازارەت ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. بۇ ئەلۋەتتە يەھۇدىيلار چوڭ قىرغىنچىلىق دەۋرىدە مەۋجۇت بولمىغان. ئۇندىن باشقا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆز خادىملىرىنى ئىشلىتىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيىنى ئىشغال قىلىش، ئۇلارنى قاتتىق قورقۇتۇش، تەھدىت سېلىش ئارقىلىق كونترول قىلىۋاتىدۇ. ماھىيەتتە، بۇ ئۇلارنىڭ ئۆيلىرىنىمۇ تۈرمىگە ئايلاندۇرغانلىقتۇر. ئاندرېي ۋولفسون ماقالىسىدە خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى خەلقئارا تەسىرى ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي كۈچى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باغلاپ مۇنداق دېگەن بۈگۈنكى كۈندە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ سۇمرۇغ قۇشىغا ئوخشاش قەد كۆتۈرۈشىگە شى جىنپىڭنىڭ خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئورنىغا ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ گىتلېرنىڭ مېنىڭ كۈرىشىم ناملىق كىتابىدىكى ئىدېئولوگىيىسىنى تەرغىب قىلغىنىدەك خىتايدىمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل تۆلەيدىغانلار بار ماقالىدە ئاپتور لۇۋى ئىنستىتۇتىنىڭ تەتقىقات نەتىجىسىگە ئاساسەن خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كۈچىنىڭ ھازىر دۇنيادا ئىككىنچى ئورۇندا ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ۋە دىپلوماتىك تەسىرىنىڭ بىرىنچى ئورۇندا ئىكەنلىكىنى ئەگەر ھەقىقەتەن شۇنداق بولسا خىتاينىڭ نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدىغان زوراۋان كۈچكە ئايلىنىدىغانلىقىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ جىننېس دۇنيا رېكورتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بابىدىكى يەنە بىر تارىخىي ئۈلگە بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتكەن كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور ئېۋېلىنا ئوچاپ بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى In terms of similarities between the treatment of the Uyghurs and the treatment of the Jews during the Holocaust, there are many. Chinese government stands accused of committing genocide. خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش، يەنى تۇغۇتنى مەجبۇرىي چەكلەش، جىنسىي زوراۋانلىق قىلىش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش، قىيىن قىستاققا ئېلىش، مەجبۇرىي ئۆي كۆچۈرۈش، ئەركىنلىكتىن مەھرۇم قىلىش قاتارلىق بىر قاتار زىيانكەشلىكلىرى بىلەن ئەيىبلىنىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىدا چەكلەنگەن مانا مۇشۇنداق قىلمىشلار يۈز بېرىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ يەھۇدىي قىرغىنچىلىقى مەزگىلىدىكى يەھۇدىيلارغا ئوخشاش مۇئامىلىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. خىتاي يەنە ئۇيغۇر رايونىدا تۇتقۇن قىلىنغانلارنى قانۇنلۇق جازالاۋاتىمىز دېيىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى جازا لاگېرىدا تۇتۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلىۋاتىدۇ. بىز نۆۋەتتە خىتاينىڭ بۇ جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ خاراكتېرى ۋە دەرىجىسىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز بۇ ئەھۋال يەھۇدىي قىرغىنچىلىقى مەزگىلىدىمۇ يۈز بەرگەن ئىدى بۇ ئىككى قىرغىنچىلىقنىڭ ئوخشاشلىق تەرەپلىرى بولغانلىقى سەۋەبىدىن مەيلى ئەنگلىيە ئامېرىكا ياكى باشقا جايلاردا بولسۇن يەھۇدىيلار جەمئىيىتى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىغا قارشى چىقىۋاتىدۇ ئۇلار ئوخشاش تارىخنىڭ تەكرارلىنىشىغا كۆز يۇمۇپ تۇرالمايدۇ شۇڭا بىز ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز كېرەك، يەنى خەلقئارا جەمئىيەتنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشىمىز كېرەك. چۈنكى بىز يەھۇدىي قىرغىنچىلىقى بىلەن ئوخشاش بولغان بۇ قىرغىنچىلىقنى نەزەردىن ساقىت قىلالمايمىز. ئاندرې ۋولفسون يەنە نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنۇلارنى بايان قىلغان بۇ توقۇنۇشنى دىپلوماتىيە ئۇسۇلى بىلەن ھەل قىلىش ئادولف گېتلېر ئىدى ئەمىن پول پوت ياكى جېففېرسون داۋىستىن قاتارلىقلاردىن ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان بىلەن ئوخشاش خىتايغا ئوخشاش دەرىجىدىن تاشقىرى مۇتەئەسسىپ دۆلەت مارتىن لۇتېر كىڭ ۋە ياكى گەندىگە ئوخشاش پائالىيەتچىلەردەك تىنچلىق يولى بىلەن ئۆز ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشكە يول قويمايدۇ. دوكتور لىنا لېمبېرگ زىيارەت داۋامىدا يەنە ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچار بولۇۋاتقان پەيتتە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغىمۇ دۇچ كېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. The Holocaust of course devastated families and Jewish life in general and China has actually invested billions of dollars in يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقى ئەلۋەتتە يەھۇدىيلارنىڭ ئائىلىلىرىنى ۋە تۇرمۇشىنىمۇ ۋەيران قىلغان ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، خىتاي يەنە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، تىلى ۋە دىنىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تارقىلىشىنى چەكلەۋاتىدۇ. شۇڭا ئۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە مەدەنىيەت ۋە كىملىكىنى داۋاملىق يوقىتىشنىڭ قوش قىرلىق ئۇسۇلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار مىلياردلارچە مەبلەغ ئاجرىتىپ، ياتاقلىق مەكتەپلەرنى قۇرۇپ، بالىلارغا پەقەتلا خىتايچە ئوقۇتۇشنىلا سىڭدۈرۈۋاتىدۇ. بىز يەنە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ئۇيغۇر رايونىدا تۇغۇش نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلەشكە باشلىغانلىقىنى، مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش، تۇغۇت چەكلەش قاتارلىق قىلمىشلارنىڭ جازا لاگېرىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا كەڭ تارقالغانلىقىنى بىلىمىز. شۇڭا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاخىرقى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ھەل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئاندرېي ۋولفسون ماقالىسىدە يەنە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ھەم يوقىتىلىش خەۋپىدە تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قۇتۇلدۇرۇشتا ھۆكۈمەتلەر ئارا تەشكىلاتلار ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە غەربنىڭ سىياسىي تەسىرىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر خەلقىنى ئېتنىك ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئىگە تېررىتورىيىگە كۆچۈرۈش مۇمكىنچىلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنىڭ قارىشىچە ئەگەر خىتاي ئۆزى دۈشمەنلىك قىلىدىغان مىللەتلەرنى يەنى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىزلارنى يوقىتىشنىڭ ئورنىغا ئۇلارنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قوشنا دۆلەتلەرگە كۆچۈرۈۋەتسە، شىنجاڭدىكى خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلار ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ داۋاملىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالالايدىكەن، خىتايمۇ بۇنىڭدىن نەپكە ئېرىشەلەيدىكەن. ئۇيغۇر خەلقى كۆچۈش ۋە دوستانە دۆلەتلەردە ياشاش ئارقىلىق خىتايدىن كېلىدىغان ھالاكەتتىن قۇتۇلىدىكەن. ئاندرېي ۋولفسوننىڭ تەسەۋۋۇرىچە بولغاندا ئەگەر يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن بۇ پىلان ئەمەلگە ئاشسا ئۇيغۇرلار تارىختىكى ئەڭ چوڭ ياردەمگە ئېرىشكەن كۆچمەن مىللەتلەردىن بىرى بولۇپ قالىدىكەن ئۇ ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا بۇ مۈشكۈل پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ياردەم بېرەلەيدىغان يەھۇدىيلارنى مىسىرنىڭ پىرئەۋىنىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىققان مۇساغا ئوخشاش ئۇيغۇرلارنى زالىم خىتاينىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرالايدىغان

ئۈچ يىللىق كېسىۋېتىلگەن ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۆسەك سۆز تارقاتتى دەپ ئەيىبلىنىپ ئوتتۇز كۈنلۈك مەمۇرىي جازاغا ئۇچرىغان بۇ چاغدا ئۇ تونۇش بىر ساقچى باشلىقىنىڭ تاپشۇرۇقى بىلەن پەيزىۋاتتىكى ئالمىلىق جازا لاگېرىدا ئاتالمىش يەڭگىل ئىشلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان تۆۋەندە ئابدۇرېھىم پاراشنىڭ ئەنە شۇ ئەتىۋارلىق كۈنلىرىدە باشتىن كەچۈرگەنلىرى ھەققىدە مەلۇمات ئاڭلايسىلەر بۇ پروگراممىنى ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇر تەييارلىغان ئەمدى شۇ ئەسلى تېمىغا قايتىپ كەلسەك شۇ ئالمىلىق لاگېرىغا سىزنى كىم ئېلىپ باردى شۇ مەزگىلدە شۇ ئابلىكىم دەپ بىر سوجاڭ ئېلىپ كەتتىكەن ئابلىكىم ماڭا بىر ياخشىلىق قىلىپ مېنى ئۆزىگە تارتىشنى مەقسەت قىلىپ شۇ تۇتۇلغان چاغدا مېنى ئالمىلىق باغقا شۇ پەيزىۋات ناھىيىلىك ساقچى ئىدارىسىغا ئېكىلىپ ماتېرىيال ئىشلەپ ماڭا بىر ئايلىق مەمۇرىي جازا كېسىپ ئالمىلىق باغقا ئۆزى ئاپىرىۋەتتى ماشىنا بىلەن ئۆزى ئاپاردى شۇ چاغدا ئەمدى شۇ ئابلىكىم سوجاڭنىڭ سىزنى ئۆزىگە تارتىپ يېقىنچىلىق قىلىپ ئۇ يەرگە ئاپارغان چاغدا كۆرسەتكەن ئېتىبارى كۆرسەتكەن كۆڭۈل بۆلۈشى نېمە بولدى ئەمدى ئاپىرىپ بۇ ئالمىلىق باغنىڭكى شۇ چاغدىكى باشلىقى بىر خىتايكەن بۇ خىتايغا مېنى تاپىلاپ مانى بەك ئېغىر ئىشلەتمە بۇ بىزگە كېرەكلىك ئادەم دېگەن بىر گەپنى قىلدى

قوغۇنلۇقلىرىمۇ باركەن شۇ قوتانغا چىقىپ قويدى ئۇ قوتاندا باشقا بىر بالا باركەن بىللە تۇرىدىغان يېرىڭىز قەيەرتى سىز ئاشۇ باشقا تۇتقۇنلار بىلەن بىر يەردە تۇرمامتىڭىز بىر يەردە ياتمامتىڭىز بۇ چاغدا مەن يېتىپ قوپىدىغان يېرىم قوتاننىڭ ئىچىدە يېتىپ قوپتۇم ئۇ قوتاندا كىچىك بىر ئەسكى ئۆي بارتى ئەسكى تاملىق چاشقانلا بەك جىق بىر ئۆي بارتى شۇ ئۆيدە يېتىپ قوپتۇم مەن بىرەر ئىش بولاپ قالسا شۇ كۈندە بىر قېتىم تاماققا

بىر سائەت ئاي شۇ كۈن چىقىشتىن بۇرۇن ئورنۇمدىن قوپاپ ئاشالدىن ھېلىقى نېمە ئېلىپ ئوت چۆپلىرىنى ئېلىپ قولام بىلەن ئوغاقلىرى بىلەن ئۇنى يۇدۇپ ئېچىرىپ بۇغىلىرىغا كېيىكلىرىگە بېرىۋېتىپ كالا بىلەن قوي ھەيدەپ چىقىپ كېتىپ باقىمەن ئاشۇ تۈرمىنىڭكى دائىرىسىدىكى ھېلىقى يەلىدە ئاشالدە باقىمەن ھېلىقى ئونغۇلاشنىڭ چۆلى دېگەن چۆللۈكتە نۇرغۇن بەك كەڭرى ئوتلاقلىرى بار ئۇ يەردە بىرەر كىلومېتىر ئىككى ئۈچ كىلومېتىر ئۇزاقلىغىچە ئېكىتىپ ھەتتا باقىمەن ئاشالدە شۇنداق بېقىپ شۇنىڭ قاتارىدا ياتىسىز شۇنداقمۇ شۇ شۇ يەردە كىچىك بىر ئايرىم ئۆي بارتى شۇ قوتاننىڭ ئىشىكىسىنىڭ تۈۋىدىلا شۇ ئۆيدە ياتتىم بۇ سىزنىڭكى ئەمدى سىز ئېتىبارغا ئېرىشكەن ئەتىۋالانغان ۋاقتىڭىزدىكى ئورنىڭىز بۇ بۇنىڭ ئىچىدە شۇنداق ھە سېپىلنىڭ سىرتىغا قورۇق تامنىڭ سىرتىغا چىقامسىز چىقمامسىز يا ئۇ قوتان قورۇقنىڭ سىرتىدىكى يا ئالمىلىق باغنىڭ سىرتىدىكى يەر دېگەن گەپ ھە بۇ قورا ئايرىم ئالمىلىق باغ ئايرىم قوتان ئايرىم ئايرىم ھە سىز ئۇنداقتا ئالمىلىق باغقا بېرىپ ئۇ يەردىن سىزنى قوتانغا ئورۇنلاشتۇرۇپ قويدى ئەمما كېيىن يەنە قوتاندىن ئالمىلىق باغنىڭ ئىچىگە ياندۇرۇپ ئەكىردى دېگەن گەپ ياندۇرۇپ ئەچىردى ئەمدى سىزنىڭكى قوتاندىن يەتمىش كىشىلىك يەرگە كىرگەن چاغدىكى ئىشى بۇنىڭ ئېغىرراقمۇ قوتاندىكىگە قارىغاندا ئارىسىدىكى پەرق نېمە؟ قوتاندا ئاساسەن مېنى ھېلىقى ھېچكىم سەن نېمە ئىش قىلدىڭ، نەدە يېتىپ نەدە قوپتۇڭ دەپ ھېچكىم سۈرۈشتە قىلمايدۇ. پەقەت كۈندە بىر بىرەر قېتىم، ئىككى قېتىم شۇ بىرەر ساقچى مۇنداق قوتاننى بىر ئايلىنىپ بارمىسەن دەپ مېنىڭ بار يوقلىغىمنى بىلىپ چىقىپ كېتىدۇ. يەنى سىز ئاشۇ ساقچىلار بېشىڭىزدا قاراپ تۇرغان ساقچىلار بىلەن بىللە تۇرغان سائىتىڭىزگە كۈنىڭىزگە قارىغاندا قوي كالا بىلەن بىللە تۇرغان بىر يەردە تۇرغان كۈنىڭىزنى ئۆزىڭىز راھەت ھېس قىلدىڭىز شۇنى سىز كۆڭۈل بۆلۈش دەپ قاراۋاتىسىز ھە كېيىن بىر ئون بەش كۈندىن كېيىن بىرسىگە ئۇيغۇر ھېلىقى ساقچىنىڭ كۆزىگە يامان كۆرۈنۈپ قېلىپ مېنى ئۇ يەردىن ئېچىرىپ ئىچىگە سولىۋەتتى مېنى ئۇ يەرگە ئېچىرىۋېتىپ ئىككى كۈن ئۆتكەن يوق ھېلىقى خىتاي ھەر كۈنى ئۇ يەردە بىزنى تىزىپ ھېلىقى سانىمىزنى ئالىدۇ ئەمەسمۇ سانىمىزنى ئالغان چاغدا ئۇ

ئون كۈنگە يېقىن سۇچىلىق قىلدىم ئۇ سۇ تۇتقان ۋاقتىدا ئەمدى مېنىڭ سۈرۈشتەمنى قىلىدىغان ھېچكىم يوق بۇ ئۈچىنچى قېتىم ئۇنىڭ ئىچىدىكى يەنە بىر ئاز ياخشى يەرگە چىققىنىڭىز بوپتۇغۇ ئەمدى ئۇنىڭدىكى ئىچىدىكى يەڭگىللىك ئىشىنىڭ يەڭگىللىكىمۇ ياكى سىز ئاشۇ نېمىدىن ياتاقتىن يەتمىش كىشى ياتقان يەردىن چىقىپ كەتكەنلىكىڭىز ئۈچۈن ئۇ سىزگە ئازادە بىر ئاز يەڭگىل بىلىنەمدۇ ئىش دېسەك ئەمدى مېنىڭ ئۇ چاغدا سۇنىڭ ئىشى ئا قوتاندا كېچىسى ئۇخلايمىز كۈندۈزى قوي باقىمىز ئەمما سۇنىڭ ئىشى

كېلىپ چىقىدىغان بىر كېسەللىك بىر ئاغرىق سىلاق بولمامدىكىن ئا مۇھىتتا ئەمدى بىر كېسەل بولاپ ياكى ماندا ئەھۋالنىڭ بولاپ كەتكىنى بەك ئەمدى مەن بەك ئۇزۇن تۇرمىغاندىكىن ئۇ يەردە تۇرغان ۋاقتىم شۇ بىر بىرەر ھەپتە ئەتراپىدا بولغاندىكىن ئۇ ئەھۋالنى بەك جىق كۆرمىدىم ئەمدى كۈندۈزدە ئىشلەپ ھەرىكەت قىلىپ تۇرغاندىكىن ئۇندا بەك كېسەللىك ئەھۋالىمۇ بەك ئېغىر بولمايدىغان ئوخشايدۇ ھەرىكەت ئېغىر بولغاندىكىن ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاندىن ئىشلىگەن مەيداندا ساقچىلىنىكى ئۇ ھېلىقى قورشاپ تۇرىدىغان ساقچىلىنىكى ھەر قايسىنىڭ تۇرغان يەرلىرىدە مۇندا بى سايىۋەن دەپ قويىمىز يوغان كۈنلۈكتىن يوغان بىر نەرسە يەرگە سانجىپلام قويىدىغان ئاشۇنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ ئەمدى قاغان ئىشلەيدىغانلىرىنىڭ ھەممىمىز شۇ ئاپتاپتا پىژ پىژ ئىسسىقتا ئىشلەيمىز داۋاملىق ھېلىقى ئاپتاپتىلام پىژ پىژ ئىسسىقتىلا ئىشلىگەندىكىن ئادەمنىڭ بەدىنى ھېلىقى ھەرىكەت قىلىپ تۇرغاندىكىن بىراز كېسەل بولۇش ئېھتىمالى ئاز بولىدىكەن يۇقىرىدا شائىر ئابدۇرېھىم پاراچنىڭ پەيزىۋاتتىكى ئالمىلىق جازا لاگېرىدا ئاتالمىش ئېتىبارغا ئېرىشكەن كۈنلىرىدىكى باشتىن كەچۈرگەنلىرى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق ئونىنچى ئاۋغۇست كۈنى خىتاينىڭ مۇھىم تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان شىنخۇا تورىدا يىپەك يولى مەدەنىيەت مەنزىلى كوئېنلۇننى قاپلىدى سەرلەۋھىلىك ماقالە ئېلان قىلىنغان مەزكۇر ماقالىنىڭ ئىككى ئاي بۇرۇن ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇرچە نۇسخىسى بىلەن نۆۋەتتىكى خىتايچە نۇسخىسىدا روشەن پەرق بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ جۈملىدىن قەشقەر شەھىرى قەشقەر خەلقىنىڭ ئۆزىگە خاس ئۆرپ ئادەتلىرى كىشىلىكى قەشقەردىكى مەدەنىيەت ئىزلىرى پەخىرلىك تارىخىغا ئائىت مەزمۇنلارنىڭ ئورنىغا ئۇلارنى يوشۇرۇش بۇرمىلاش يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقىش ئۆزگەرتىشدەك رېئال بولمىغان مەزمۇنلارنىڭ ئىگىلىگەنلىكى مەلۇم بولماقتا تۆۋەندە بېرلىندىن ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىئومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قارىتا يولغا قويۇۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى ۋاقىتلارغىچە ھەر خىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇشقا تىرىشقان ئىدى ئەمما شاھىتلارنىڭ بىر بىرىدىن كۈچلۈك ئەمەلىي دەلىللىرى ۋە ئىنسان ھەقلىرى جەمئىيەتلىرى بىلەن ئادالەتپەرۋەر دۆلەتلەرنىڭ كۈچلۈك قارشىلىقى نەتىجىسىدە بىگىزنى تاغارغا يوشۇرۇشقا ئامالسىز قالغان خىتاي ھۆكۈمىتى تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىپ يېڭىچە يوللارنى ئىزدەشكە باشلىدى ئۇلار بىر تەرەپتىن خىتاي سىرتىدىكى تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ خەلقئارا جەمئىيەت ۋە ئاخبارات ئورۇنلىرىغا قارشى تەشۋىقات ئۇرۇشى قوزغىسا يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئۆزىدە يالغان سەھنە ياساپ ئۇيغۇرلارنىڭ خاتىرجەم ياشاۋاتقانلىقىنى داۋراڭ سېلىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئېتنىك ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلىگەن شەخس جەمئىيەت ۋە دۆلەتلەرنى يالغانچىغا چىقارماقچى بولۇۋاتىدۇ بۇ يىل بەشىنچى ئايدىن باشلاپ ئىقتىسادىي بېقىندىلىق سەۋەبىدىن ھەق ئىشتىلا ئەمەس بەلكى ناھەقچىلىكتىمۇ ئۆزىنى قوللايدىغان دۆلەتلەرنىڭ خىتايپەرەس مۇخبىرلىرىنى ئارقىدىنلا خىتايدا تۇرۇشلۇق ئەلچى ۋە ئەلچىخانا خادىملىرىنى ئۇيغۇر ئېلىگە ئېلىپ بېرىپ ئالدىن تەييارلاپ قويۇلغان سەھنە ئويۇنلىرىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ ھەتتا ئۇيغۇر ئېلىگە ئېلىپ بېرىلغان ئىخلاسمەنلىرى قايتقاندىن كېيىن دەيدىغان ۋە يازىدىغان سۆزلىرىنىمۇ ئالدىن تەييارلاپ بېرىۋاتىدۇ. مۇشۇ ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى خىتاينىڭ مۇھىم تاراتقۇلىرىدىن جۇڭخۇا تورىدا مانا مۇشۇنداق ماقالىدىن بىرى ئېلان قىلىنغان. يىپەك يولى مەدەنىيەت مەنزىلى كۇئېنلۇننى قاپلىدى دېگەن ماۋزۇدا بۇ يىل ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى خىتايچە شىنخۇا تورىدا ۋە ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى ئوخشاش كۈندە تەڭرىتاغ تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ماقالە يۇقىرىقىدەك ئېھتىياجنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئىچىگە بىر نەچچە يېڭى تارتىلغان رەسىم قىستۇرۇلۇپ ماۋزۇسىغىمۇ يەنە بىر قاش كۆز سىزىلىپ يېرىم ئايلىق سۆھبەت قەشقەر يىپەك يولىنىڭ مىڭ يىلدىن ھالقىغان مېلودىيەسىگە ئۆزگەرتىلگەن ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى ئىزاھاتقا قارىغاندا بۇ ماقالە شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى يوللىغان تېلېگراممىسىغا ئاساسەن تەييارلانغان شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ لى زىچياڭ تاۋ جىخېڭ يۈ تاۋ ۋە گاۋ خەن ئىسمىدىكى تۆت نەپەر مۇخبىرى تەرىپىدىن تەييارلانغان بۇ ماقالىنىڭ خاراكتېرى يەنە قەدىمىي شەھەر قەشقەرنىڭ مەدەنىيەت ئىشەنچى نۇسخىسىنىڭ كودىنى يېشىش دەپ ئەسكەرتىلگەن ماقالىنىڭ ئىككى ئاي بۇرۇنقى ئۇيغۇرچە نۇسخىسى بىلەن خىتايچە نۇسخىسىنى سېلىشتۇرۇشنىڭ ئۆزىلا قىزىققۇچىلارغا يېتەرلىك تاماشا مۇخبىرلار ئارىسىدىكى لى زىلياڭ ئىسىملىك شەخس گۇيجۇ شىنخۇا ئاگېنتلىقى تارمىقىنىڭ مەسئۇلى ئۇنىڭ بۇ يىل يانۋاردىن باشلاپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەسلىھەتچىلەر كېڭىشىنىڭ ھەيئەت ئەزاسى بولۇپ قالغانلىقىمۇ ئوقۇرمەنلەرنى ئەجەبلەندۈرىدىغان يەنە بىر سەۋەب بەزى سۆزلىرى بىر قىسىم يېقىنقى زاماننىڭ خىتاي شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىدىن ۋە رەئىسلىرىنىڭ نۇتۇقلىرىدىن ئېلىنغان دەسلەپكى ئابزاس ئۇيغۇرچىدىمۇ شېئىرىي شەكىلدە ھەيۋەتلىك كۇئېنلۇن ئۇزۇنغا سوزۇلغان يىپەك يولى تاغ دەريالار مېھىر مۇھەببەتكە تولدى يىللار بۇنىڭغا گۇۋاھ بولدى ئىككى مىڭ نەچچە يىل ئىلگىرى يىپەك يولىدا كولدۇرما ياڭراپ قەشقەر خۇاشيا مەدەنىيلىكىنىڭ ئوزۇقلاندۇرۇشىدا ئۆسۈپ يېتىلدى تارىخنىڭ تومۇرى ئۈزۈلمەي داۋاملىشىپ مەدەنىيەت مىراسلىرى يارقىن مول بولدى تەبىئەت بىلەن ئادىمىيەت بىر بىرىنى جۇلالاندۇردى دەپ تەرجىمە قىلىنغان بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان ئىككى مىڭ نەچچە نېمە دېگەنلىك ئىكەنلىكىنى بىلمەكچى بولساق پەقەت كېيىنكى خەن سۇلالىسى دەۋرىدە خىتاي ئەلچىسى جاڭ چيەننىڭ ئۇلۇغ توخارلار بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ ھونلارغا بىرلىكتە قارشى تۇرۇش تەكلىپى بىلەن كېتىۋاتقىنىدا ھونلار تەرىپىدىن تۇتۇلۇپ ئۇزۇن مۇددەت ھونلارنىڭ يېنىدا نەزەربەند قىلىنغاندىن كېيىن قېچىش سەپىرىدە ۋاخان كارىدورىدىن ئۆتۈپ جەنۇبىي يول بىلەن يۇرتقا قايتقانلىقىنى پەرەز قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمما ئۇنىڭ خاتىرىلىرىدە قەشقەرگە كەلگەنلىكى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر يوق. ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئابزاستا ئاپتورلار بىلىپ بىلمەي راست گەپ قىلىپ، يىپەك يولىدىكى مۇھىم بازار قەشقەر قەدىمدىن تارتىپ كۆپ مىللەت توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان جاي، شۇنداقلا كۆپ خىل مەدەنىيەت ئالاقىلەشكەن، ئالماشتۇرۇلغان، يۇغۇرۇلغان سەھنە، ئۇنىڭ مەدەنىيەت ئاساسى چوڭقۇر، دەيدۇ. ئارقىدىنلا ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىڭپىڭنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەر مەدەنىيلىكىنىڭ يىلتىزى تومۇرى دېگەن سۆزلىرىنى نەقىل كەلتۈرۈپ يۇقىرىقى سۆزلىرىنى يەنە رەت قىلىدۇ بۇ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى قەشقەر شەھىرىدە مەيدانغا كەلگەن ياسىما يېڭىلىقلارنىڭ كېلىش مەنبەسىنى مۇنداق ئىزاھلايدۇ باش شۇجى كۆرسىتىپ بەرگەن يۆنىلىشنى بويلاپ قەشقەر جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم يېتىشتۈرۈپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق قەلبلەرنى ئوزۇقلاندۇرۇپ، يىپەك يولىدىكى قەدىمىي شەھەردە جۇش ئۇرۇپ راۋاجلانغان، سىغدۇرۇشچان بولغان مەدەنىيەت يېڭى قىياپىتىنى نامايان قىلدى. ئاپتورلار ماقالىنىڭ ئالتىنچى ئايدا نەشر قىلىنغان نۇسخىسىدا بۇ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان خۇلاسىدىن كېيىن ئورۇن ئالغان تومۇرداش بولۇپ خەن تاڭ ئۇسلۇبى ھازىرغىچە ساقلىنىپ كەلدى دېگەن كىچىك ماۋزۇ ئاستىدا خىتاي گېنېرال بەن چاۋنىڭ بىرىنچى ئەسىرنىڭ كېيىنكى مەزگىلىدە قەشقەرگە كەلگەنلىكى ھەققىدە ئالاھىدە توختالغان قىزىقارلىق يېرى شۇكى ماقالىنىڭ يېڭى نۇسخىسىدا بۇ مەزمۇن چىقىرىۋېتىلگەن ئۇلار خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش مۇناسىۋەتلىرى ھەققىدە توختىلىشىپ تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدە چاڭئەندىن كەلتۈرۈلگەن چايلارنىڭ يىپەك يولىنى بويلاپ قەشقەرگە يېتىپ كەلگەنلىكىنى ۋە قەشقەرنىڭ چاي مەدەنىيىتى تەدرىجىي گۈللىنىپ بۈگۈنكى ھالەتكە كەلگەنلىكىدەك ئاجايىپ پەرەزلەرنى يېزىشقان ئەزەلدىنلا قەشقەرنى زىيارەت قىلغان ھەر بىر كىشىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ كەلگەن بۇ ئالاھىدە ئادەت پەقەتلا چاي ئىچىپ ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرۇش ياكى ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئويناپ قۇرۇق كۆڭۈل ئېچىش ئەمەستۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ چاي مەدەنىيىتى ۋە چاي ئىچىش ئادەتلىرىنىڭ چاڭئەن بىلەن ھېچقانداق ئالاقىسى يوق. ئۇيغۇر ئېلىگە سىرتتىن كېلىدىغان چايلار قەدىمدە يىراق چاڭئەندىن ئەمەس، بەلكى يېقىن قوشنا ھىندىستان ئارقىلىق كېلەتتى. ئۇيغۇرلارنىڭ چايخانىلارغا جەم بولۇپ چاي ئىچىش ئادەتلىرى يېقىن كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك ئىشلار ھەققىدە ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىدىغان، جەمئىيەتتە بولۇۋاتقان ئىشلاردىن ئۆزىنى خەۋەرلەندۈرىدىغان، ھەتتا قىلماقچى بولغان ئىشلاردا مۇھىم قارارلار چىقىرىدىغان ئالاھىدە پائالىيەت شەكىللىرىدۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ چاي ئىچىش ئادەتلىرىنىڭ كېلىش مەنبەسى خىتايلارنىڭكىگە ھەرگىزمۇ ئوخشىمايدۇ. قەدىمكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەنبەلەردىن مەلۇمكى، ئۇيغۇر تىلىدىكى چاي سۆزى ئەسلىدە ئىككى خىل مەنبەدىن كەلگەن بولۇپ، بۇلاردىن بىرى كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر ئىستېمال بۇيۇملىرى قاتارىغا كىرگەن ئىچىدىغان، يەنى ماقالە ئاپتورلىرى بىلىدىغان ئادەتتىكى چاينى كۆرسەتسە، يەنە بىرى قەدىمدىنلا بار نەزىر چىراغ، تاماق، زىياپەت، توي دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدىغان ئالاھىدە چاي ئىدى. چاينىڭ بۇ مەنىلىرى ئۇيغۇر ئۆرپ ئادەتلىرى ۋە مەدەنىيىتىدە ئەينەن ساقلىنىپ كەلگەن. يەنى ئۇيغۇر تىلىدا چاي قىلىش، چاي بېرىش، چاي ئىچۈرۈش دېگەندەك سۆزلەرنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ يىلتىزىدىن ھېچبىر خەۋىرى يوق بۇ ئاپتورلارنىڭ چۈشىنەلىشى ئەلۋەتتە مۇمكىن ئەمەس ئىدى. دېمەك، چايخانا دەپ ئاتالغان بۇ بىنالار ۋە ئۆيلەر ئۇيغۇرلارنىڭ كۈندىلىك ئالاقە ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەتلىرى ۋە جامائەت پائالىيەتلىرى ئۈچۈن ئەزەلدىن مۇھىم بولۇپ كېلىۋاتقان ئالاھىدە مۇھىم بىر تارىخىي ئامانىتىنى ساقلاپ كېلىۋاتقان مۇھىم سورۇنلاردۇر. قەشقەردىكى ساپالچىلىق ھۈنەر سەنئىتى ھەققىدە توختالغاندا، مەزكۇر ئاپتورلار بۇ ھۈنەرنىڭ كېلىش مەنبەسى ھەققىدە پىكىر بايان قىلغان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ قاراشلىرىغا يەر بېرىدۇ. بۇ مەردلىكى بىلەن قەشقەرنىڭ ساپالچىلىق ھۈنەر سەنئىتىنىڭ ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغاندەك كۆرۈنۈشكە كىرىۋالغان ئاپتورلارنىڭ بۇ قەدىمىي ھۈنەرنىڭ كېيىنكى يىللاردا نەقەدەر ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغانلىقىدىن خەۋەرسىزلىكى مەلۇم. پۈتۈن كونا شەھەر رايونىدا پەقەت بىرلا ئائىلە تەرىپىدىن داۋاملاشتۇرۇلۇپ كېلىنىۋاتقان بۇ ھۈنەرنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ ئېتىبارسىز قارىشى تۈپەيلىدىن يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىۋاتقانلىقى خېلىدىن بېرى شۇ ئاخىرقى ساپالچىلار ئەۋلادى ۋە ئۇيغۇرلارنى ئەنسىرىتىپ كېلىۋاتقان بىر رېئاللىق قۇم دەرۋازىسىنىڭ قارشى تەرىپىدىكى مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخىي شەخسلىرىدىن سېيىت نوچىنىڭ مەھەللىسى بولغان كوزىچى ياربېشىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ئىگىسىز قالغان ئۆيلەرنىڭ چاك كەتكەن تاملىرى ۋە دەل مۇشۇ مەھەللىدىكى ئاشۇ ئاخىرقى ھۈنەرۋەن بۇنىڭ ئەمەلىي مىسالى. ئاپتورلار قەشقەر كوچىلىرىدا شاد خۇراملىققا چۆمگەن كىشىلەرنىڭ ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئويناپ يۈرگەنلىكى. جىڭجۇ تىياتىرى ۋە چىنچياڭ ئەل نەغمىلىرىنى بەس بەستە ئورۇنداۋاتقانلىقىدىن ئالغان تەسىراتلىرىنى مۇنداق ئىپادىلەيدۇ ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى قەشقەردىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتى جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تەركىبىي قىسمى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى باشتىن ئاخىر قەشقەردىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ھېسسىيات يۆلەنچۈكى

خىتاي كوممۇنىستلىرى كۆتۈرۈپ چىققان بۇ نەرسىنىڭ ھەممىسى، جۈملىدىن خىتايلار، خىتاي كوممۇنىستلىرى قەشقەرنى، ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىنكى بۇ يەتمىش تۆت يىل جەريانىدا پەيدا بولغان ۋە ھەسسىلەپ كۆپەيتىلگەن. بۇ زېمىندا خىتاي مىللىتى ئەزەلدىن ھازىرقىدەك كۆپ ياشاپ باقمىغانلىقى مۇخبىرلارنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ ئايان. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى قەشقەر ۋىلايىتىدىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئومۇمىي سانى ئىككى مىڭ ئەتراپىدا ئىدى تەخمىنەن توقسان سەككىز پىرسەنتتىن كۆپرەك نوپۇسى ئۇيغۇردىن تەشكىل تاپقان ئەزەلدىن تۈرك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى دېگەن نام بىلەن تونۇلۇپ كەلگەن بۇ زېمىننىڭ چاڭئەن مەدەنىيەت تەسىرلىرىگە نېمە ئېھتىياجى بولسۇن قەدىمدىن ئۆزلىرىنىڭ ئون ئىككى مۇقامىنى، قەشقەر خەلق ناخشا كۈيلىرىنى ئاڭلاپ ئادەتلەنگەن ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىگە پۈتۈنلەي ناتونۇش جىڭجۈ تىياتىرلىرىدىن قانداق ھۇزۇرلىنالىسۇن؟ ماقالىنىڭ داۋامىدا ئاپتورلار قەشقەر كونا شەھەر رايونىنىڭ يېڭىچە قىياپىتى ھەققىدىكى تەسىراتلىرىنى بايان قىلىشىپ، بۇ رايوننى ئۆزگەرتىپ ياساش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ مەبلەغ سېلىنغانلىقىنى ئېيتىشىدۇ. ئەمەلىيەتتە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەبلەغلىرىنىڭ ئەۋلادتىن ئەۋلادقا ساقلىنىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر بىناكارلىق سەنئىتىنى ھەر خىل باھانىلەر بىلەن يوقىتىش ۋە ئەۋلادتىن ئەۋلادقا ئەنە شۇنداق قەۋەتلىك ئۆيلەردە، سىرلىق كوچىلاردا ياشاشقا ئادەتلەنگەن خەلقنى ئورنىدىن قوزغاپ، ئادەتلىرىنىڭ ئەكسىچە ھۇزۇرسىز ئۆيلەردە ئولتۇرۇشقا مەجبۇرلاش ئۈچۈن سەرپ قىلىنىۋاتقانلىقى ئېنىق. ئۇيغۇر ئۆرپ ئادەتلىرىنى چۈشەنمەيدىغان ۋە بۇ رايوننىڭ ئەسلى ئەھۋالىنى ھېچ بىلمەيدىغان كىشىلەرنىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان بۇ غەلىتە دەرۋازا ئېچىش مۇراسىملىرى قەشقەرنى كۆرۈپ باقمىغان جاڭ چيەن رولىدىكىلەرنىڭ خەلقنى سالاملاشلىرى قەشقەردىكى ھەتتا خىتايدىكى ئەڭ چوڭ ماۋزېدۇڭ ھەيكىلى خىتاي قەھرىمانى بەن چاۋنىڭ ھەشەمەتلىك ھەيكىلى ۋە باغچىسى، ئۇنىڭ ئىسمى بىلەن ئاتالغان يول قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئەنە شۇ بىچارە قەشقەر خەلقىنى خارلاش ۋە ئۈمىدسىزلەندۈرۈش ئۈچۈن مەقسەتلىك قىلىنىۋاتقان زىيانكەشلىكتىن باشقا نەرسە ئەمەس. پەقەت ساياھەتچىلەر ئۈچۈنلا تەييارلانغان بىر نەچچە كوچىدىكى پەدازلار، ھەر بىر سۆزنى ئويلىنىپ دېيىشكە مەجبۇر ئۇيغۇر دۇكاندارلار، خىتاي زىيارەتچىلىرىنىڭ خالىغانچە يېقىنلىشىپ زوراۋانلىق قىلىشىغا، يىغلاش ئورنىدا كۈلۈپ تۇرۇپ بىللە رەسىمگە چۈشۈشكە مەجبۇر ساھىبجامال ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ دەردىگە كىم يەتسۇن؟ سېپىل ئىچىدىكى ئۆيلىرىدىن سېپىل سىرتىغا مەجبۇرىي كۆچۈرۈلگەن ئائىلىلەر كىمگە ئەرز قىلسۇن؟ كۆڭۈل ئېچىش ھۇجرىلىرىغا ئايلانغان مەسچىتلەرگە ئەمدى كىم ئىگە چىقسۇن؟ نامى ئون بىرىنچى ئەسىردىن باشلاپلا تونۇش ساچىيە مەدرىسىسىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى قانداق؟ نامى مەشھۇر خانلىق مەدرىسىگە نېمە بولدى؟ ئۇيغۇر ئىسلام تارىخىدا بايان قىلىنىدىغان مۇھىم ۋەقەلىكلەرنىڭ شاھىدى ئارسلان خوجامنىڭ ئوردا ئالدىدىكى مازارى قېنى؟ ماقالىنىڭ كېيىنكى نۇسخىسىدىكى بىر يېڭىلىق، بۇ قېتىم ماقالىنىڭ ئاخىرىدا قەدىمكى قەشقەر يىپەك يولىنىڭ غەربتە ئوتتۇرا ئاسىياغا، جەنۇبتا جەنۇبىي ئاسىياغا تۇتىشىدىغان مۇھىم بىر قاتناش تۈگۈنى بولغانلىقى، ۋە بۇددا دىنىنىڭ شەرققە تارقالغان بىرىنچى بېكىتى ئىكەنلىكى يېزىلىپ بۇددا دىنىنىڭ كېيىنچە ئىسلام ۋە خرىستىئان دىنلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا باي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قالدۇرغانلىقى ۋە بۇلارنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ كىشىنى قايىل قىلىدىغان كۈچلۈك ئىسپاتى ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان ئاپتورلار ماقالىنىڭ ئاخىرىدا قەشقەرنىڭ ھاۋا قاتنىشى تاشيولى ۋە پويىز قاتنىشىدىكى ئەۋزەللىكنى كۆككە كۆتۈرۈپ، قەشقەرنىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مۇنبەت تۇپرىقىدا يىلتىز تارتىپ ھاياتىي كۈچكە تولغانلىقى ھەققىدە داۋراڭ سالىدۇ. قەشقەرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەردار بىر كىشىنىڭ بۇ ماقالىنى ئەپسۇسلانماي ۋە نەپرەتلەنمەي تۇرۇپ ئوقۇيالىشى مۇمكىن ئەمەس. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رېئاللىق بىلەن قىلچىمۇ مۇناسىۋىتى يوق بۇ سۈنئىي كۆرۈنۈشلەر ئارقىلىق قەشقەر خەلقى، جۈملىدىن ئۇيغۇر خەلقى دۇچار بولۇۋاتقان بۇ رېئاللىقنى ئاخىرغىچە يوشۇرالىشى مۇمكىنمۇ؟ ھەقىقىي رېئاللىقنى ئاخىرغىچە يوشۇرۇش ۋە تارىخنى بۇرمىلاش، ئۆزگەرتىش، شۇنداقلا توقۇش مۇمكىن ئەمەس. قەشقەر شەھىرى، قەشقەر خەلقىنىڭ ئۆزىگە خاس ئۆرپ-ئادەتلىرى، كىشىلىكى، قەشقەردىكى مەدەنىيەت ئىزلىرى، پەخىرلىك تارىخى، كىملىكى ئاللىقاچان دۇنياغا تونۇلغان. يالغان ۋە ياسالما سىياسىي تەشۋىقاتلار دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ قەشقەر خەلقىگە ۋە ئۇلار ياراتقان مول مەدەنىيەت بايلىقلىرىغا بولغان ھۆرمىتىنى ۋە ھېسداشلىقىنى ھەرگىز يوقىتالمايدۇ. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى